ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພາສາອັງກິດຮຽກວ່າ Genomic Sequencing ຈັກວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ ເຮົາລອງພາກັນມາພິຈາລະນາເບິ່ງດູ ເພາະອີ່ພໍ່ອີ່ແມ່ຂອງເຮົາກໍບໍ່ພາເວົ້າພາວ່າ ແລະ ພາຮູ້ພາເຫັນມ າແຕ່ໃດໆພຸ້ນ ຄັນບໍ່ວ່າຕັ້ງແຕ່ຄາວຍັງຢູ່ໜອງແສພຸ້ນ Genomic Sequencing ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນອຸປະກອນອັນສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າໂຄໂຣນາໄວຣັສ SARS-2 ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ໃນລັດວິກຕໍເ ຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Genomic Sequencing ມັນແມ່ນອີ່ຫຍັງກັນແທ້ວະ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆ ການກວດເບິ່ງ ຫຼືວ່າທົດລອງເບິ່ງ ຄືເທສເບິ່ງ ເປັນວິທີການອັນມີພະລັງວັງຊາຫຼາຍແທ້ ໃນວົງການການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຄືດັ່ ງການແຕ່ຕາມຫາທີ່ມາທີ່ໄປຂອງການຕິດແປດຂອງໂຄວິດ-19 ການຢູ່ຫ່າງກັນ ແລະ ອຸປະກອນການປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ Genomic Sequencing ກໍຄືກັນ Genomic Sequencing ມີການເອົາຕົວຢ່າງ ຄືເອົາ Sample ຂອງແມ່ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ SARS-2 ຫຼືວ່າໂ ຄວິດ-19 ຈາກຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນມັນ ແລ້ວເອົາໄປທຽບເທົ່າກັບຂອງຄົນອື່ນໆທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ ພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ ເມື່ອມັນຖືກຕິດແປດໃສ່ຄົນອື່ນໆ ແລະ ການທີ່ມັນປ່ຽນແປງໂຕໆຂ ອງມັນນີ້ ນຳພາໃຫ້ມີໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃໝ່ ຫຼືວ່າແນວໃໝ່ ຫຼືວ່າພັນໃໝ່ອອກມາ ຍານາງ ດຣ. Rebecca Rockett ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານພິດໄພຂອງແມ່ພະຍາດໄວຣັສຕ່າງໆນານາ ຢູ່ນະທີ່ສະຖາບັນ Bashir Institute ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of Sydney ອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ລະບົບການການປ່ຽນໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ເປັນຮ່ອງຮ ອຍອັນສະເພາະຂອງເຈເນຕິກຂອງມັນ ດຣ. Rockett ຊີ້ແຈງວ່າ ຈີໂນມຂອງເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຮົາເອງໂດຍສະເພາະ ມັນແມ່ນເຂດເຈເນຕິກ ຫຼືວ່າເຂດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເຮົາເອງ ເຮົາມີຈີໂນ ມ ໝາມີຈີໂນມ ແລະ ໃນເລື່ອງນີ້ແມ່ພະຍາດໄວຣັສກໍສາມາດມີຈີໂນມ ແລະ ພວກຍານາງໃຊ້ສອຍການປ່ຽນແປງອັນນ້ອຍໆແທ້ໆ ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ມີກັບຈີໂນມຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນການຊຸດຊ່ວຍພວກເຮົາປະກອບເຂົ້ າກັນ ວິທີການທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ປ່ຽນແປງແບບໃດ ໂດຍການທີ່ມັນພະພານຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໂດຍການທຽບເທົ່າຜົນຂອງການກວດທົດລອງ ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກະທຳການສືບສວນເບິ່ງກໍລະນີຂອງບຸກຄົ ນທັງຫຼາຍ ເພື່ອຈະຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າມັນລະບາດຂຶ້ນມາ ແລ້ວຈັດເປັນໝວດເປັນຈຸຂອງບໍ່ເກີດຂອງບ່ອນຕ່າງໆ ສາດສະດາຈານ Catherine Bennett ເປັນປະທານຂອງ Epidemiology ຢູ່ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Deakin University ໃນນະຄອນເມລເບີນ ອົດສະ ຕຣາເລຍ Epidemiology ແມ່ນການແພດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບການເກີດ ແລະ ການແຜ່ຜາຍ distribution ແລະ ການຄວບຄຸມຂອງພະຍາດ ຫຼື ສາເຫດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບສຸຂະພາບ ອັນວ່າພາສາໄທນັ້ນແປວ່າ ລະບາດວິທະຍາ ລາວແຮ ງຄັກເວົ້າວ່າແມ່ນໂລກລະບາດ ພາສາລາວກັບພາສາໄທຄ້າຍຄຽງກັນມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ປານນັ້ນກໍຍັງເວົ້າບໍ່ຄືກັນ ໄກກັນເປັນຮ້ອຍຫຼັກກິໂລແມັດ ຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າແມ່ນການສຶກສາເບິ່ງໂລກລະບາດ ແຕ່ຜູ້ໜຶ່ ງສຳຜັດວ່າພະຍາດທີ່ລະບາດ ສາດສະດາຈານ Bennett ເວົ້າວ່າ ການເຮັດ Sequencing ກັບໂຄວິດ-19 ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ເກີດໂຄວິດ-19 ໃນລັດນິວເຊົາເວວ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກໍມີການພົວພັນກັບຄົນເດີນທາງຈາກລັດວິກຕໍ ເຣຍ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຂຶ້ນໃນແມວເບີນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020 ຫຼື ພຶດສະພາ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວຍັງກວດຮູ້ເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນຄົນປ່ວຍໃນລັດ New South Wales ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໂດຍເຫດນີ້ ມັ ນປ່ອຍໃຫ້ເຮົາມອງເບິ່ງການບຸກລຸກ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງໄວຣັສນັ້ນມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີມາແລ້ວ 2-3 ເດືອນ ທີ່ມີການຕິດແປດກັນເປັນ ນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍລະບາດຂຶ້ນໄດ້ໄວຫຼາຍ ໂດຍເຫດນີ້ ກາ ນຊາບ ການຮູ້ຈັກຄົນທີ່ຕິດແປດກັນ ເປັນວຽກງານລະດັບເອກຂອງທາງການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ Michael Kidd ຮອງຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອອສເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ການຕິດຕາມເບິ່ງການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນ ແລະກັນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໄວ້ໃຫ້ໄດ້ ໂດຍນີ້ Genomic Sequencing ເປັນສິ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍການຕິດຕາມຫາທີ່ມາທີ່ໄປຂອງການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນແລະກັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະສຳລັບກໍລະນີທີ່ມືດມົວ ເຊັ່ນໃນ ກໍລະນີທີ່ຕິດແປດໃສ່ຜູ້ອື່ນ ໂດຍທີ່ຜູ້ຕິດແປດນັ້ນຈົດຈຳບໍ່ໄດ້ບ່ອນທີ່ຕົນໄປມາ ຫຼື ໃກ້ຊິດກັບໃຜແດ່ ກໍລະນີ Genomic Sequencing ສາມາດກວດຮູ້ເຫັນໄດ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ໃຊ້ Genomic Sequencing ແກ້ໄຂຄວາມເລິກ ລັບຂອງບໍ່ໂຄວິດ-19 ທີ່ນະຄອນ Auckland ແຫ່ງປະເທດນິວຊີແລນ ເມື່ອທີ່ປະເທດນິວຊີແລນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຮອບສອງ ນັບເປັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ນີ້ພາໃຫ້ນິວຊີແລນຮູ້ວ່າ ມັນເປັນການຕິດແປດກັນຂຶ້ນໃໝ່ ຄືບໍ່ແມ່ນດັ່ງທີ່ຄິ ດໄວ້ວ່າ ພະຍາດນັ້ນນອນຫຼັບຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລ້ວລຸກມະງ່ອງມະແງ່ງຂຶ້ນມາ ມີເຫື່ອມີແຮງໄປຕິດແປດກັນແລະກັນຂຶ້ນ ນອກນັ້ນ Genomic Sequencing ກໍຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບນິດໄສໃຈຄໍ ແລະ ການປະພຶດຂອງຄວາ ມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ສາດສະດາຈານ Bennett ເວົ້າວ່າ Genomic Sequencing ຊ່ວຍທາງການຕ່າງໆ ສ້າງຍຸດທະສາດຂຶ້ນສຳລັບຊຸມຊົນຕ່າງໆອັນສະເພາະ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ